ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ອາຫານການກິນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊີ້ນ ຫຼື ທີ່ເຮັດອອກມາໂດຍໃຊ້ຊີ້ນໂດຍສ່ວນນ້ອຍ ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ຄົນຢ່າງມາກມາຍຫັນໄປກິນ ຫັນໄປບໍລິໂພກ ແຕ່ການສຶກສາໃໝ່ອັນໜຶ່ງເ ຫັນວ່າ ອາຫານທີ່ຜະລິດອອກມານັ້ນຫຼາຍອັນ ມີທາດເກືອມາກມາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນຄວາມດັນສູງ ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນຫົວໃຈວາຍ heart attack ເປັນເສັ້ນເລືອດອຸດອັ້ນແຕກ ຫຼື ພະຍາດໝາກໄ ຂ່ຫຼັງ ທ່ານ ຊອນ ລູ ຮູ້ດີກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍໃນການກິນອາຫານທີ່ມີເກືອຫຼາຍ

ອຸດອັ້ນສີ່ແຫ່ງ ນີ້ນຳພາໃຫ້ທ່ານຖືກຜ່າຕັດໃສ່ທໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດແລ່ນໄດ້ເຖິງສາມທໍ່ ທ່ານ ລູ ເປັນຄົນໜຶ່ງຈາກຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເຢຍສອງລ້ານຄົນ ທີ່ໃນເວລານີ້ກິນຊີ້ນໜ້ອຍລົງ ນັ້ນພາໃຫ້ມີການຂາຍ ອາຫານທີ່ບໍ່ແມ່ນຊີ້ນມາກມາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຮ້ານຊຸບເປີມາເກັດຕ່າງໆທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາລີເຢຍ ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ການຂາຍໄສ້ອົ່ວ ເບີເກີ

ແລະ George Institute ມອງເບິ່ງອາຫານທີ່ເປັນຄ້າຍກັບຊີ້ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊີ້ນໃດໆ ເຖິງ 560 ຊະນິດ ອາຫານນັ້ນທີ່ມີເກືອຫຼາຍແທ້ໆ ແມ່ນ Bacon, Burger ແລະ Sausages ທີ່ເຮັດອອກມາທີ່ບໍ່ແມ່ນຊີ້ນ

ການສະເໜີໃຫ້ກິນ 5 ແກຣມຕໍ່ມື້ເຖິງສອງເທົ່າ ຄົນທີ່ກິນເຈເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຖືກຕັດກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈຫຍັງຈາກການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນ ອາຫານທີ່ວ່າແມ່ນຊີ້ນ ທີ່ບໍ່ຖືກຜະລິດອອກມາໂດຍໃຊ້ຊີ້ນໃດໆ ມີລົດ ຊາດດັ່ງຊີ້ນ ແລະ ເໝືອນກັບຊີ້ນເມື່ອເຮົາມອງເບິ່ງ ທີ່ບັດນີ້ຖືກຄົ້ນພົບເຫັນວ່າມີເກືອຫຼາຍໂພດ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ